ທ່ານແຄຣີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ ສາສະໜາໄດ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາທາງການເມືອງ ແລະ ຂອບເຂດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ ມາຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ Religion today remains deeply consequential affecting the values ທ່ານແຄຣີກ່າວວ່າ ສາສະໜາໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງສືບຕໍ່ມີຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມີຜົນຕໍ່ຄຸນຄ່າ ບົດບາດການກະທຳ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ແນວຄິດຕໍ່ໂລກຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນທຸກຊົນ ຊັ້ນວັນນະ ໃນທຸກທະວີບ ແລະ ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດນີ້ນຳດ້ວຍ ມັນເປັນພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ບາງຄົນລິເລີ່ມສົງຄາມ ບາງຊອກສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ ບາງຄົນຈັດຕັ້ງຊອກຫາການປ່ຽນແປງ ບາງຄົນຍັງເກາະຫ້ອຍດີ້ນ ລົນກັບວິທີການເກົ່າ ຕໍ່ຕ້ານສະໄໝໃໝ່ ບາງຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກເຜີຍແຜ່ຂ້າມຊາຍແດນຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຕົນ ສ່ວນບາງຄົນຢາກສ້າງກຳແພງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອແບ່ງແຍກກຸ່ມໜຶ່ງອອກ ຈາກອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ບໍ່ນານຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2013 ທ່ານແຄຣີໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສາສະໜາ ແລະ ກິດຈະການໂລກຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ອັນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ລິເລີ່ ມຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສາສະໜາຕ່າງໆ

ຮ່ວມແມ່ນທັງຫຼັກສິນທຳ ແລະ ການປະຕິບັດໂຕຈິງໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຄົ ມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງນີ້ຈະບໍ່ງ່າຍດາຍເລີຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄົນໜຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເວລາໃດພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກໍສູ້ກັບພວກເຮົາຄືນ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນປະຕິບັດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະຕິຮູບຢູ່ໃນທຸກລະດັບ ເພື່ອສິດສອນໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ກ້າເວົ້າກ້າວ່າ ແລະ ຖ່າຍທອດນຳເອົາຂ່າວນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໃນການດຳລົງຄົງຢູ່ຂອງມະນຸດຊາດ ແຕ່ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດທີ່ສາມາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາ ທ່ານ ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືປ້ອງກັນສາສະໜາ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນນ້ອຍທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການປະຫັດປະຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຮ້ອງວ່າການທົດສອ ບຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່ຄວາມສີວິໄລນັ້ນເອງ
We think that people ought to be free

ແລະ ສິດສອນຄວາມເຊື່ອຖືໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວໃນການຖືກຂົ່ມຂູ່ ແລະ ເສລີພາບດ້ານສາສະໜາ ແລະ ການລະບຸເຜົ່າພັນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບໂຕເລກ ພວກນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍຄວນມີສິດທິເໝືອນກັ ບບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ນັບຖືສາສະໜາສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານແຄຣີໄດ້ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ບັນດາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດເຊັ່ນວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມກໍ່ໂທດກຳພາຍໃຕ້ການເອົາສາສະໜາມາເປັນເຄື່ອງບັງໜ້າ ຮ່ວມທັງການຂ້າລ້າງ ພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA